ຂໍໃຫ້ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊຈົງ ລາຍງານຂ່າວ ຂ່າວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງໃຫ້ຊາບແດ່ ກ່ອນອື່ນນີ້ແມ່ນຢາກໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງກ່ຽວກັບວ່າ ລົດໄຟສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈ ໂຄງການກໍ່ສ້າງລົດໄຟສາຍບ້ ານໄຜ່ເຖິງນະຄອນພະນົມນີ້ນະ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດ ຫຼືວ່າເປັນມາແບບໃດເນາະ ໂອເຄ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານ ວໍລະວຸດ ມາລາ ຮອງຜູ້ວ່າການກຸ່ມທຸລະກິດການບໍລິຫານສິນຊັບ ການລົດໄຟແຫ່ງປະເທດໄທ ເພິ່ ນກະເປີດເຜີຍວ່າ ການລົດໄຟແຫ່ງປະເທດໄທ ໃນຖານະໜ່ວຍງານຫຼັກໃນການຂັບເຄື່ອນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟສາຍບ້ານໄຜ່ ມະຫາສາລະຄາມ ລ້ອຍເອັດ ມຸກດາຫານ ນະຄອນພະນົມ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນ ໂຄງການເລັ່ງລັດການພັດທະນາລົດໄຟທາງຄູ່ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງລະບຽງເສດຖະກິດແນວຕາເວັນອອກເຖິງຕາເວັນຕົກ ເພື່ອຮອງລັບໂຄງການນະໂຍບາຍເສດຖະກິດພິເສດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການເ ປັນສູນກາງເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມຈັງຫວັດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຕອນກາງເນາະ ແລະກະຕອນເທິງ ໂດຍການລົດໄຟແຫ່ງປະເທດໄທກະໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີການຈັດສຳມະນາ ເພື່ອການສ້າງການຮັບຮູ້ ແ ລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການພັດທະນາໂຄງການ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນຂໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະອັນເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການດຳເນີນໂຄງການ ແລ ະ ການພັດທະນາຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ ມະຫາສາລະຄາມ ລ້ອຍເອັດ ມຸກດາຫານ ແລະກະນະຄອນພະນົມ ຊຶ່ງການສຳມະນາເທື່ອນີ້ກະສິຈັດກັນໃນ ໃນມື້ນີ້ເນາະ ໃນຊ່ວງ ຊ່ວງສາຍໆຈັກໜ່ອຍນີ້ລະ ກະຄືທີ່ໂຮງແຮ ມຈູນ ຣິເວີວິວ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມເນາະ ອືມ ກະແປວ່າຂ່າວໆນີ້ເຮົາໄດ້ລາຍງານມາແລ້ວໃນເມື່ອກ່ອນ ອັນ ບັດນີ້ນີ້ກະມີຂ່າວເພີ່ມອີກວ່າ ອັນ ລຟທ ໄທນີ້ ແປວ່າຈັດສຳມະນອກສຳມະນາກັນຂຶ້ນແມ່ນບໍ່

ອືມ ກ່ຽວ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າສ້າງທາງລົດໄຟນີ້ນະ ມັນຜ່ານບ່ອນໃດ ກໍແປວ່າມັນອາດຈະສ້າງຄວາມຈິບຫາຍວາຍວອດແກ່ເຈົ້າຂອງດິນ ຫຼືວ່າທີ່ດິນທີ່ມີເຈົ້າຂອງຫັ້ນ ທີ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ຫັ້ນ ຢູ່ທີ່ເມື ອງນາຊາຍທອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເສັ້ນທາງຫຼວງ ລະຫວ່າງວັງວຽງ ວຽງຈັນ ຫຼືວ່າວຽງຈັນ ວັງວຽງນີ້ ກໍໄປຕຳຮົ້ວຕຳສວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງຜ່າຮົ້ວຜ່າສວນວ່າຊັ້ນເຖາ ະ ແລະແມ່ນວ່າການໃຫ້ຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນຫັ້ນ ແມ່ນວ່າເພິ່ນບົ່ງມາເອງ ທີ່ວ່າແມ່ນບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຈີນຫັ້ນລະ ບົ່ງມາເອງວ່າຊັ້ນເຖາະ ໂດຍທີ່ວ່າບໍ່ຮູ້ຈິດໃຈ ຫຼືວ່າຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນນີ້ເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈແບບໃດຫັ້ນນະ ຄື ເຈົ້າຂອງດິນເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ຄ່າທີ່ດິນຫົວສວນຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫັ້ນຖືກໂພດ ແລະ ກ່ຽວກັບປະເທດໄທນີ້ນາ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າສ້າງທາງລົດໄຟນີ້ກະແນ່ນອນລະ ມັນຊິໄປຕຳເອົ າຫົວສວນ ຫຼືວ່າທີ່ດິນຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງນີ້ ແມ່ນວ່າການໃຫ້ຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນທີ່ວ່າ ທາງການເພິ່ນເອົາໄປເຮັດເປັນທາງລົດໄຟນີ້ ແມ່ນວ່າໃຫ້ຊົດເຊີຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ດິນບໍ່ ຫຼືວ່າໃຫ້ໄປໃນ ລາຄາຫຼວງ ພາກລັດ ຫຼືວ່າລັດຖະບານເພິ່ນບົ່ງມາເທົ່າໃດ ກະແປວ່າຕ້ອງຮັບເອົາເທົ່ານັ້ນ

ບໍ່ ກະຄື ຄືຈະຕ້ອງເປັນຄວາມຍິນຍອມຂອງໄທບ້ານນຳ ຄັນຖ້າໄທບ້ານບໍ່ພໍໃຈ ກະສາມາດຟ້ອງລ້ອງ ອ່າ ລັດໄດ້ຄືກັນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ສຳລັບປະເທດໄທ ອືມ ແຕ່ວ່າຕາມຫຼັກໆ ລະແປວ່າຊົດເຊີຍຕາມລາຄາຫຼວງ ແຕ່ ວ່າເຈົ້າຂອງດິນ ຫຼືວ່າປະຊາຊົນບໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບລາຄາຫຼວງນັ້ນ ກະໄປວ່າ ຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານໄປຂັ້ນເທິງອີກ ຄັນບໍ່ຊັ້ນກະໃຊ້ກົດໝາຍມາເຈລະຈາ ຫຼືວ່າສານເປັນຜູ້ຕັດສິນເນາະ ແມ່ນ ເລື່ອງກ່ຽວກັບເສັ້ນທາ ງລົດໄຟບ້ານໄຜ່ ນະຄອນພະນົມນີ້ນະ ແມ່ນວ່າດັ່ງທີ່ທ່ານສຳມະນານະ ພວກທີ່ວ່າເຂົ້າໄປສຳມະນາຫັ້ນ ບໍ່ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຂ້າລັດຖະການ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍເທົ່ານັ້ນບໍ່ ກະຊິເປັນທາງຂອງການລົດໄຟແຫ່ງປະເທ ດໄທ ລະກະພໍ່ຄ້າປະຊາຊົນໃນ ໃນພື້ນທີ່ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ລະກະຈັງຫວັດ ເອີ່ ມຸກດາຫານ ອ່າ ຂອນແກ່ນ ມະຫາສາລະຄາມ ລ້ອຍເອັດເນາະ ທີ່ເປັນ ເປັນ ມີ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຖະໜົນ ອ່າ ທາງລົດໄຟເສັ້ນ ນີ້ ກະຊິເປັນ ເປັນທັງໝົດ ອັນນັ້ນ ຈິຈິຢາກຖາມອີກ ນອກເລື່ອງໄປໄດ໋ ຄືວ່າ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນນີ້ນະ ບາງເທື່ອຫັ້ນມີການສຳມະນອກສຳມະນາບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ໜອງຄາຍຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ວ່າຂ້າພະ ເຈົ້າເຫັນຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າຜູ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫຼືວ່າສຳມະນາທີ່ວ່າເປັນຊາວບ້ານທຳມະດາ ຖືກເຊື້ອເຊີນ ຫຼືວ່າຮຽກໄປປະຊຸມຫັ້ນ ຂະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຫຼືວ່າຄ່າໄປເຂົ້າຮ່ວມ ສຳມະນານ ມື້ໜຶ່ງ 300 ບາ ດຫັ້ນນະ ອັນ ອັນສຳມະນານເສັ້ນທາງລົດໄຟບ້ານໄຜ່ ນະຄອນພະນົມນີ້ ປະຊາຊົນໄປຮ່ວມນີ້ກະ ກະແມ່ນໄດ້ຮັບຄ່າ ຄ່າໄປແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນເບ້ຍປະຊຸມ ເປັນເບ້ຍປະຊຸມທີ່ເປັນ ເປັນຂອງທ າງລາຊະການເນາະ ໃຫ້ຕາມກົດໝາຍເນາະ ກະຖືວ່າ ຈັ່ງຄົນທີ່ເຂົ້າປະຊຸມ ກະຊິມີເລື່ອງຂອງອາຫານການກິນໃນສ່ວນໜຶ່ງ ລະກະເລື່ອງຂອງ ຖ້າໄປໄກນີ້ ເພິ່ນກະຊິມີຄ່າເດີນທາງ

ຄືການປະຊຸມຢູ່ ຢູ່ທົ່ວໄປສິເປັນຈັ່ງຊີ້ ຄັນສິເວົ້າແລ້ວ ເພິ່ນມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງອຸດໜູນ ຫຼືວ່າຊົດຊ່ວຍຢູ່ ບໍ່ແມ່ນວ່າສິສັ່ງໃຫ້ຫໍ່ເຂົ້າໜຽວກັບໝົກປາແດກໄປເນາະ
ບໍ່ເນາະ ໂອເຄ ເອີ ກິນ ກິນເຂົ້າໂຮງແຮມພຸ້ນລະເນາະ ໂອເຄ ແຊບໆນົວໆພຸ້ນລະ ນອນຕຽງບັກຄັກພຸ້ນລະເນາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງນີ້ຢາກຊາບອີກແມ່ນວ່າ ຈັງຫວັດບຶງການຈັດບຸນໝາກໄມ້

ຈັງຫວັດບຶງການນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຖາມບາງຜູ້ບາງຄົນຕາມ ອັນນ່າ ແຄມຂອງນີ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າບຶງການນີ້ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ມັນ ມັນບໍ່ມີ ມັນຂຶ້ນກັບຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ແລ້ວເພິ່ນມາແບ່ງອອກເປັນຈັງຫວັດບຶງ ການນີ້ ຍ້ອນທີ່ວ່າມັນມີປະຊາຊົນຫຼາຍ ບ້ານໃຫຍ່ເມືອງໂຕຂຶ້ນວ່າຊັ້ນເຕາະ ແຕ່ວ່າເຫດຜົນແທ້ໆຂອງການແຍກບຶງການອອກຈາກໜອງຄາຍມາເປັນຈັງຫວັດບຶງການນີ້ ມັນ ມັນແມ່ນຍ້ອນຫຍັງເນາະທ່ານ

ແລະ ບັດນີ້ຫັນໄປເວົ້າເລື່ອງບຸນນີ້ນະ ບຸນໝາກໄມ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຢາກຊາບວ່າໝາກໄມ້ບຶງການນີ້ ຄັນສິເວົ້າແລ້ວມັນອາດຈະເຫຼືອໃຊ້ເຫຼືອກິນສຳລັບຈັງຫວັດບຶງການນີ້ນະ ຄັນວ່າສົ່ງໄປບ່ອນອື່ນນີ້ ພວກເພິ່ນສົ່ ງໄປໃສເນາະ ບາງສ່ວນນີ້ເນາະ ພີ່ນ້ອງທາງຝັ່ງລາວເພິ່ນກະມາຊື້ໄປຄ້າໄປຂາຍໄປກິນ

ຂອງ ຂອງປະເທດໄທເນາະ ອື ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ທີ່ວ່າລົດຕຸກໆຕ່າງໝາກໄມ້ບັກຫຼາຍໆໄປລາວຫັ້ນ ກັບເບິ່ງແມ່ນວ່າລູກປືນລໍ້ນີ້ເກືອບແຕກພຸ້ນລະ ຈັກເອົາໄປຫຼາຍເອົາໄປໜ້ອຍ ແລະ ອັນນ່າ ກ່ຽວກັບວ່າບຸນໝ າກໄມ້ນີ້ນ່າ ຫຼືວ່າບັ້ງໄຟນີ້ນ່າ ຫຼືວ່າຂອງດັກຂອງດີດ້ານປະເພນີຂອງປາກຄາດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມີແຕ່ປາກຄາດສະເຫຼີມສະຫຼອງບໍ ຫຼືວ່າແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຈັງຫວັດທັງໝົດມາສະເຫຼີມສະຫຼອງຢູ່ຫັ້ນ

ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຫຼາຍຈັງຫວັດເນາະ ເຂົ້າໄປຮ່ວມໄປເບິ່ງທີ່ຍະໂສທອນ ເພາະວ່າເປັນ ເປັນບຸນໃຫຍ່ ອ່າ ຂອງພາກອີສານ ສຳລັບບຸນບັ້ງໄຟກະໄດ້ລັບຄວາມນິຍົມຈັ່ງຊີ້ນະ ອື ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ເຫັນຈັກເທື່ອດ ອກຫັ້ນ ບຸນບັ້ງໄຟອັນນ່າຍະໂສທອນນັ້ນ ເຫັນແຕ່ວ່າເພິ່ນເອົາບັ້ງໄຟມາ ມາໂຊຢູ່ຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວບັ້ງໄຟລ້ານນະ ອື ລະກະບັ້ງໄຟຕະໄລ ປາດໂທ້ ເຮັດຈັ່ງໃດວ່າຫົວດັກຫົວດີແທ້ ເຮັດບັກໃຫຍ່ຂຶ້ນບັກສູງໆ ແລ້ວບໍ່ແ ລ້ວ ບັດຂີ້ເຈຍຂີ້ໝື້ມັນໝົດແລ້ວ ໝົດແລ້ວມັນຕົກລົງມາຫັ້ນກະ ກະບໍ່ຕົກທຳມະດາ ມີຈ້ອງປ່ອຍລົງມາປານອາໂປໂລ 11 ພຸ້ນຕົວະ ໂອ ເກັ່ງຫຼາຍ ແລະ ບັດນີ້ນີ້ເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ສົນໃຈນີ້ແມ່ນວ່າ ມັນເປັນຈັ່ງໃດວ່າຊຽງຮາຍ ຈັດແລ່ນ ແລະ ຂີ່ລົດຖີບ ເພື່ອຈາລຶກ ຫຼືວ່າລຳລຶກເຖິງຄົບຮອບປີໜຶ່ງ ທີ່ວ່າມີເຫດການອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີ ຄືເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ຫຼືວ່ານັກຮຽນນັກສຶກສາ ຫຼືວ່ານັກເຕະບານໄວລຸ້ນນີ້ເຂົ້າໄປໃນຖ້ຳນັ້ນ ລະບັດນີ້ນ້ຳຖ້ວມອັ ດປາກຖ້ຳອອກບໍ່ໄດ້ ລະກະຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ລະກະສາກົນກະເຂົ້າໄປຊ່ວຍຢູ່ທີ່ຖ້ຳຫຼວງ ຫຼືວ່າຖ້ຳນາງນອນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ເນາະ ຄືຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຊຽງລາຍເພິ່ນກະຈັດກິດຈະກຳໂ ຄງການແລ່ນ ລະກະລົດຖີບ ເພື່ອລຳລຶກຄົບຮອບ 1 ປີ ເຫດການຖ້ຳຫຼວງຂຸນນ້ຳນາງນອນ ໃນວັນອາທິດທີ 23 ມິຖຸນານີ້ເນາະ ກະຄືມື້ອື່ນມື້ຮືນີ້ເນາະ ທ່ານ ໄຊຍັນ ສີສະໝຸດ ປະທານເຄືອຂ່າຍສຸຂະພາບອຳເພີແມ່ສາ ຍ ເພິ່ງຈະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ເຄືອຂ່າຍສຸຂະພາບອຳເພີແມ່ສາຍ ລ່ວມກັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈັດກິດຈະກຳແລ່ນ ແລະ ລົດຖີບ ເພື່ອລຳລຶກຄົບຮອບ 1 ປີ ເຫດການຖ້ຳຫຼວງ ລວມໃຈເປັນໜຶ່ງດຽວ ກິດຈະກຳຖ້ຳ ຫຼວງ Cave One Bike and Run 2019 ກັບເຫດການຊ່ວຍເຫຼືອທີມຟຸດບອນໝູປ່າ Academy 13 ຄົນ ຈາກການທີ່ຫຼົງທາງຕິດຖ້ຳຫຼວງ ອຸດທະຍານຂຸນນ້ຳນາງນອນ ຕຳບົນໂປ່ງຜາ ອຳເພີແມ່ສາຍ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ເຫດການເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 23 ມິຖຸນາ ປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາເນາະ ທັງນີ້ກະເພື່ອເປັນການຈັດຫາລາຍໄດ້ນຳເຂົ້າກອງທຶນປັບປຸງພັດທະນາຖ້ຳຫຼວງຂຸນນ້ຳນາງນອນ ກຳນົດຈັດກິດຈະກຳໃນວັນອາທິດທີ 23 ມິຖຸນາ 2019 ຈັດໃຫ້ມີການແລ່ນເພື່ອສຸຂະພາ ບ ມິນິມາຣາທອນ ໄລຍະທາງ 10 ກິໂລແມັດ ແລະ ແລ່ນຟັນຣັນ ໄລຍະທາງ 6 ກິໂລແມັດ ກິດຈະກຳລົດຖີບເພື່ອສຸຂະພາບ ໄລຍະທາງ 54 ກິໂລແມັດ ແລະ 24 ກິໂລແມັດ ໂດຍຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງແລ່ນ ແລະ ລົດຖີບ ກ່ຽວໂຍງ ກັບເຫດການປະຫວັດສາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ຈຸດສູບນ້ຳໜອງນ້ຳພຸ ແຫຼ່ງທີ່ພັກແລມ ໜ້າວັດ ໂລງລຽນ ແລະ ຊຸມຊົນບ້ານຈ້ອງ ຈຸດຈອດເຮລິຄອບເຕີ ສະໜາມຟຸດບອນບ້ານຈ້ອງ ຈຸດສະຖານທີ່ສຳຄັນ ສະມໍລະກົດ ບໍລິເ ວນຖ້ຳຫຼວງ ຖ້ຳຊາຍທອງ ຂຸນນ້ຳນາງນອນ ໃນການແຂ່ງຂັນແຕ່ລະປະເພດນີ້ເນາະ ກະເປັນກິດຈະກຳທີ່ຜູ້ຊະນະກະຊິໄດ້ລັບຖ້ວຍຂອງຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດ ລະກະອະທິບໍດີກົມອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ ສັດ ປ່າ ແລະ ພັນພືດ ລວມທັງຫຼຽນທີ່ລະລຶກໃນງານນີ້ນຳດ້ວຍ ອືມ ຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ກະແປວ່າບຸນ ຫຼືວ່າການຈັດແລ່ນກິລາ ຫຼືວ່າຂີ່ລົດຖີບນີ້ນະ ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໄດ໋ນີ້ແມ່ນບໍ່ ກະມີ ມີຢູ່ 2 ສ່ວ ນເນາະ ຫຼັກໆກະຄືການທ່ອງທ່ຽວ ລະກະອີກສ່ວນໜຶ່ງກະຄືເພື່ອຫາລາຍໄດ້ ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການສະໝັກຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນນີ້ເນາະ ກໍຊິນຳໄປພັດທະນາປັບປຸງບໍລິເວນໂດຍລອບຖ້ຳຫຼວງ ກັບພື້ນທີ່ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບເຫດການເທື່ອນັ້ນເນາະ ອືມ ພັດທະນາເບິ່ງ ກະແປວ່າມັນດີຂຶ້ນ ງາມຂຶ້ນ ກໍຊິມີນັກທ່ອງທ່ຽວໄປຫຼາຍ ກໍກ່ຽວມາຫານັກທ່ອງທ່ຽວຄືເກົ່າ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກອັນ ຖາມແດ່ຈັກໜ້ອຍນີ້ ເພາະວ່າບໍ່ແ ນ່ໃຈນີ້ນາ ຖ້ຳຫຼວງ ຫຼືວ່າຖ້ຳນາງນອນນີ້ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າຢູ່ແມ່ສາຍພຸ້ນ ກໍແປວ່າມັນຢູ່ແມ່ສາຍ ທ່າຂີ້ເຫຼັກ ແຖວໆຊາຍແດນພະມ້າໄທພຸ້ນຕົວະ ແມ່ນບໍ່ ກະຢູ່ໃກ້ໆກັນລະເນາະ ມັນຈະບໍ່ ບໍ່ຫ່າງກັນປານໃດ ກະຖືວ່ າເປັນ ເປັນພື້ນທີ່ຊາຍແດນອີກໝ້ອງໜຶ່ງຫັ້ນນາ ອືມ ແລ້ວ ຢາ ຢາກຖາມອີກ ບາງເທື່ອທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ດອກ ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ເປັນສັດຕະວະແພດ ວ່າຊັ້ນເທາະ ຫຼືວ່າບໍ່ເປັນນັກວິທະຍາສາດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຢູ່ໃນປ ະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ນະ ໂຕເຈຍຫັ້ນກໍ ມັນມີແມ່ພະຍາດທີ່ວ່າຕິດແປດມາຈາກຂີ້ ຫຼືວ່າຍ່ຽວຂອງມັນນີ້ນະ ຕິດໃສ່ຄົນນີ້ປົວບໍ່ໄດ້ ຕາຍແນ່ນອນເດ້ ລະບາດນີ້ ໃນ ໃນຖ້ຳຫຼວງນີ້ ຫຼືວ່າຖ້ຳນາງນອນນີ້ ມັນກະເປັນຖ້ຳ ໃຫຍ່ ແນ່ນອນລະມັນຕ້ອງມີເຈຍນີ້ ເຈຍນີ້ໄດ້ສ້າງພະຍາດແນວໃດແນວໜຶ່ງໃຫ້ຄົນມາແລ້ວຫຼືຍັງເນາະ ຂ່າວຄາວທີ່ອອກມາຍັງ ຍັງບໍ່ມີເນາະ ຍັງບໍ່ມີໃນ ໃນສ່ວນເລື່ອງຂອງ ອ່າ ຕິດເຊື້ອຈາກ ຈາກເກຍເນາະ

ຄົບຮອບ ອັນນ່າ ທີ່ວ່າເຫດການອັນບໍ່ຈົບບໍ່ດີ ຫຼືວ່າພິເສດ ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ ທີ່ວ່ານັກກິລາເດັກເລັກເດັກນ້ອຍໄທໄປຕິດຢູ່ຖ້ຳຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າ ຈຶ່ງວ່າມີເຫດການລຳລຶກ ຫຼືວ່າສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຫຼືວ່າເພື່ອຈາລຶກ ເຫດການດັ່ງກ່າວຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າອາດຈະມີຄົນໄປຄາຢູ່ໃນຖ້ຳຫັ້ນອີກນີ້ ທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼືວ່າທາງການຈັງຫວັດ

ຊິເຂົ້າໄປຖ້ຳຫັ້ນ ກະແປວ່າມີການເຮັດປະຕູປະຕ່າງ ເຮັດລ້ອມຮົ້ວໄວ້ແບບ ອ່າ ພູທອກ ລະກະມີນາຍອກນາຍາມ ລະກະມີບ່ອນໃຫ້ອະນຸຍາດ ຫຼືວ່າຊີ້ແຈງອະທິບາຍແນະນຳຕ່າງໆລະເນາະບາດນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນ ແ ມ່ນ ລະກະອີກຢ່າງໜຶ່ງເນາະ ດຽວນີ້ເນາະກະເປັນ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄົນນິຍົມໄປກັນຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນແຕ່ລະມື້ເນາະ ຕອນນີ້ເພິ່ນກະຊິມີການອົບຮົມ ຫຼືວ່າການສ້າງມັກຄຸເທດ ຫຼືວ່າຜູ້ນຳທ່ຽວເນາ ະ ພານັກທ່ອງທ່ຽວໄປ ໄປ ໄປທ່ອງທ່ຽວ ແລ້ວກະສາມາດທີ່ຈະບັນຍາຍໃນລາຍລະອຽດຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຟັງທຸກມຸມຈັ່ງຊີ້ເນາະ ວ່າ ອ່າ ມ່ອງນີ້ມີຄວາມເປັນມາຈັ່ງໃດ ອື ແລ້ວກະຄວາມສຳຄັນຈັ່ງໃດຈັ່ງຊີ້ ຄື ຄືຊິມີມັ ກຄຸເທດພານຳທ່ຽວ ແລ້ວກະອະທິບາຍພ້ອມຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ແມ່ນໆ ມີໄກດ໌ວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ແມ່ນ ເລື່ອງທີ່ວ່າເກີດຂຶ້ນບໍ່ຈົບບໍ່ດີຫັ້ນ ກະເລີຍວ່າກັບກາຍເປັນສິນຄ້າ ຫຼືວ່າພາໃຫ້ມີຄົນໄປທ່ອງທ່ຽ ວພູນາງນອນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ເວລາມັນກະບໍ່ພໍດ້ວຍນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາເລົ່າຂ່າວໆທີ່ໜ້າສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຊາບນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານ ຄຳເຫຼັກ ຊົມດີມີໄ ຊ ລາຍງານ ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.